SBS ລາວ ຜ່ານໂທລະສັບມືຖື ອອນລາຍ ແລະ ວິທະຍຸ ໜູໂຕນ້ອຍໆ ຊ່ຳກ້ອຍຊ່ຳໂປ້ ຄັນປ່ອຍໃຫ້ມັນແຜ່ລະບາດ ມັນກໍຈະຈິບຫາຍວາຍວອດເກືອບທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງ ບໍ່ວ່າຂອງປູກຂອງຝັງ ຜົນເກັບກ່ຽວ ສາຍຟືນສາຍໄຟ ລົດລາ ເຮືອນຊານບ້ານຊ່ອງ ແມ່ນວ່າຖືກມັນກັດມັນແຫ້ນເປັນປ່ອງເປັນຮູ ສູ້ມັນບໍ່ໄດ້ ນັ້ນແຫຼະແມ່ນແນວນັ້ນ ແຕ່ມັນກໍເອົາຊີວິດຂອງຄົນເຮົາໄດ້ດ້ວຍ ໂດຍການນຳເອົາແມ່ພະຍາດບາດເຍົາມາສູ່ເຮົາໂດຍກົ ງ ຫຼື ໂດຍທາງອ້ອມ ໃນຫວ່າງໜຶ່ງນີ້ ໃນລັດ New South Wales ຂອງປະເທດ Australia ໜູກຳລັງອາລະວາດ ແລະ ກຳລັງຈະທຳລາຍຜົນການເກັບກ່ຽວ ຈົນວ່າຊາວໄຮ່ຊາວນາໃນແຖວເມືອງ Griffith ລັດ New South Wales ປະເທດ Australia ອອກຮ້ອນ ມີບັນຫາ ແ ລະ ມອງເຫັນຜົນເສຍຫາຍແລ້ວ ກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ ຂ້າພະເຈົ້າມີໂອກາດໄດ້ສຳພາດທ່ານ ສີສຸພັນ ທີ່ມັກໄປມັກມາຕາມບ້ານນອກບ້ານນາ South Australia Victoria ແລະ ລັດ New South Wales ຢູ່ເລື້ອຍໆ ວ່າ ທ່ານ ສີສຸພັນ ກ່ຽວກັບເລື່ອງທີ່ວ່າປະເ ທດ Australia ໃນລັດ New South Wales ແຖວ Griffith ຄັນວ່າໄປຈາກລັດ Victoria ກໍຂຶ້ນໄປ Echuca ແລ້ວກໍຂ້າມຊາຍແດນໄປ ແລ້ວກໍຂຶ້ນໄປເລື້ອຍໆ ໄປທາງຮອດທາງ Hay ພຸ້ນ ໄປຮອດ Griffith ພຸ້ນ ໜູມັນກຳລັງລະບາດນີ້ນະ ທ່ານທີ່ວ່າອອກໄປທ່ຽວບ້ານນອກບ້ານ ນາ ໄປຮົ້ວໄປສວນ ໄປນັ້ນໄປເລື້ອຍໆນີ້ ທ່ານກໍເຫັນໜູຫຼາຍບໍ່ໃນລັດ New South Wales ໜູຫຼາຍນັ້ນມັນມີຢູ່ທີ່ເຮືອນຂອງເຂົາເຈົ້າ ເປັນເຮືອນເກົ່າແກ່ຢູ່ໃນຟາມ ແລ້ວມັນບໍ່ມີຄົນຢູ່ ກໍມັນເກີດຂຶ້ນຢູ່ບ່ອນນັ້ນ ບໍ່ແມ່ນມັນເກີດຂຶ້ນບ່ ອນທີ່ວ່າມີຄົນຢູ່ ແຕ່ຟາມເຂົາເຈົ້າມີເຮືອນເກົ່າ ແລ້ວຄົນບໍ່ຢູ່ແລ້ວໜູເກີດຂຶ້ນ ເກີດຂຶ້ນບໍ່ແມ່ນບ່ອນຄົນນອນຢູ່ແລ້ວມັນຊິເກີດຂຶ້ນນະ ມັນບໍ່ມີ ອື ແຕ່ມັນມີແບບເກົ່າ ແລ້ວເຂົາເຈົ້າຍ້າຍອອກໄປແລ້ວບໍ່ມີຄົນຢູ່ ແລະ ແ ຕ່ວ່າຟາມມັນຍັງເປັນມີເຈົ້າຂອງຢູ່ ແຕ່ມັນມີຕົວໜູເກີດຂຶ້ນ ແຕ່ວ່າໃນປັດຈຸບັນນີ້ ມັນມີຂ່າວກຳລັງດັງກັນຫຼາຍນີ້ ແມ່ນວ່າແຖວປູກເຂົ້າ ຄືເຂົ້າເຮົານີ້ນະ ເຂົ້າຈ້າວນີ້ນະ ແມ່ນວ່າແຖວ Griffith ພຸ້ນ ທີ່ວ່າເປັນຖິ່ນຖານທີ່ປູ ກເຂົ້າຫຼາຍຫັ້ນ ກໍດຽວນີ້ນີ້ໜູມັນກຳລັງອາລະວາດ ແປວ່າປູກເຂົ້ານີ້ ເຂົາເຈົ້າກະວ່າປີນີ້ຊິເກັບກ່ຽວໄດ້ຫຼາຍທີ່ສຸດ ແຕ່ວ່າຍ້ອນໜູນີ້ ຄັນບໍ່ໄປ ລັດຖະບານບໍ່ໄປແກ້ໄຂໄວໆນີ້ ຊິມີບັນຫາ ຊິເກັບກ່ຽວໄດ້ໜ້ອຍນີ້ນະ ອັ ນ ອັນ ອັນນີ້ນີ້

ມັນ ມັນ ມັນ ມັນໜູຄືບ້ານເຮົາບໍ່ ໜູນ້ອຍໆນີ້ນະ ຮະ ໂອ້ ມັນ ມັນ ມັນ ມັນບໍ່ຄືໜູເມືອງໄທເມືອງລາວ ທີ່ວ່າໄປໃສ່ແຮ້ວໃສ່ຫຍັງ ຫຼືວ່າໄປຂຸດໄປກົ່ນ ໄປເອົາມັນມາກິນໄດ້ ຂາຍໄດ້ ໜູອັນນີ້ແປວ່າໃຫຍ່ຊ່ຳໂປ້ຕີນໂປ້ມືນີ້ບໍ່ ໜູ ນີ້ມັນລຸ້ນໃຫຍ່ກວ່າໂປ້ຕີນເຮົານີ້ນະ ຊ່ຳໂປ້ຕີນ ໃຫຍ່ກວ່າໂປ້ຕີນນະ ໜູກໍບໍ່ຄືໜູບ້ານເຮົາເດີ້ ໂອ້ ໜູບ້ານເຮົາມັນໂຕທໍ່ແຂນນີ້

ມີປູກຜັກຕົ້ນນັ້ນຕົ້ນນີ້ ໝາກອະງອກອະງຸ່ນ ໝາກມ່ວງໝາກໄມ້ ຄັ້ງໜຶ່ງມັນກໍເຄີຍມີໜູນີ້ ມັນບໍ່ອາລະວາດສວນຕ່າງໆນີ້ບໍ ບໍ່ ບໍ່ ມັນບໍ່ ມັນອາລະວາດ ມັນອາລະວາດໝົດ ອັນປູກເຂົ້າພຸ້ນນະ ໂອ ພວກປູກເຂົ້າພຸ້ນ ເຂົ້າວີດ ເຂົ້າອັນນາເຈົ້າ ແລ້ວກໍເຂົ້າບາເລນີ້ຈັດການແລ້ວເນາະ ເອີ ເຂົ້າ ເຂົ້າວີດ ເຂົ້າເຈົ້າ ແລະ ມັນເຂົ້າຊັນລອງ ຊັນວາຍ ຊັນລອງ ຊັນວາຍ ແລ້ວເຂົ້າວີດ ເຂົ້າອັນ ເຂົາເອີ້ນວ່າເຂົ້າບາເລ ມາເຮັດ ເຮັດ

ວັນທີສາມມາມັນປົກໄປເລີຍນະ ໂອຍ ເຈົ້າໄປເບິ່ງຢູ່ Henty Field Day ເດ້ ເຈົ້າຈະໄປເຫັນ ຂ້ອຍໄປທຸກປີເດ້ ແຕ່ວ່າມັນບໍ່ເຈັບຫຼັງເຈັບແອວຄືພໍ່ໄຮ່ພໍ່ນາບ້ານເຮົາ ອັນກ້າເຂົ້າ ແລ້ວກໍມາຕັດໆ ແລ້ວກໍມັດໆ ແລ້ວກໍໄປດຳ ແຕ່ ວ່າດຽວນີ້ປະເທດໄທຫົວດີແດ່ ກໍບໍ່ດຳແລ້ວນາ ເຮັດນາຫວ່ານເອົາ ແລ້ວຫຼັງຈາກນັ້ນ ເນື່ອງຈາກວ່າມັນປູກເຂົ້ານາຫວ່ານນີ້ ມັນບໍ່ໄດ້ເຂົ້າຫຼາຍສ່ຳ ນາດຳນີ້ ບັດນີ້ຊາວນາມີອອກຫົວຄິດນາໂຍນ ໄດ້ຫຼາຍກວ່ານ າຫວ່ານ ແຕ່ວ່າຍັງບໍ່ເທົ່າ ຍັງບໍ່ເທົ່າກັບນາ ນາດຳເທື່ອ ແຕ່ວ່າປະເທດອົດສະເຕຣເລຍນີ້ ແປວ່າບໍ່ດຳ ແລ້ວກໍບໍ່ຫວ່ານ ແຕ່ວ່າເອົາຈັກເຮັດເອົາ ມັນງ່າຍກ່ອນ ບໍ່ເຈັບຫຼັງເຈັບແອວ ວ່າຊັ້ນເຖາະເນາະ ເອີ ມັນບໍ່ ເຈັບຫຼັງເຈັບແອວ ແລ້ວຜົນຮັບຂອງເຂົາ ມາດຕະຖານກ່ອນ ກ່ອນບ້ານເຮົາເດ້ ແຕ່ວ່າມັນກິນບໍ່ແຊບຕີ້ ເຂົ້າລອງ ຊັນລອງອີ່ສັງນັ້ນ ມັນເມັດແຂງນະ ມັນບໍ່ຄືເຂົ້າ ມັນບໍ່ຄືເຂົ້າອັນຫອມບ້ານເຮົາໃດ໋ ເອີ ບໍ່ ບໍ່ແຊບ ຊັ ນລາຍກັບ ອັນນາ ຊັນລອງເລີຍ ແມ່ນປູກຢູ່ Griffith ນີ້ແຫຼະ ອື Griffith ແຖວນີ້ລະບໍ ເອີ ແລ້ວເວົ້າງ່າຍໆຊະວ່າ ຍົກຕົວຢ່າງ ອັນເມືອງບ້ານນ້ອຍບ້ານເລັກ ແຕ່ວ່າກໍບັກໃຫຍ່ໆພຸ້ນລະໄປ ບ້ານເຂົາ ບ້ານນ້ອຍເຂົາກໍບັກໃຫຍ່ໆ ຍົກ ຕົວຢ່າງ Wangaratta ຫຼືວ່າ Wodonga ຫຼືວ່າ Albury ຈັ່ງຊີ້ນະ ແຖວນີ້ນີ້ມັນ ໜູນີ້ມັນກໍມີມາແຕ່ໃດດອກ ແຕ່ວ່າມັນກໍເປັນຂອງທຳມະດາ ແຕ່ວ່າມັນບໍ່ເຖິງຂັ້ນລະບາດໃຫ້ປະຊາຊົນໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍທໍ່ແນວສາມຫົວເມືອງນີ້ບໍ ບໍ່ ບໍ່ ບໍ່ ບໍ່ມີ ໜູ ກໍມີໜູທຳມະດາເຂົ້າມາ ມາເຮືອນວ່າຊັ້ນ ທຳມະດາ ອັນນັ້ນມັນເປັນຝູງເວີຍ ເຈົ້າບໍ່ໄດ້ເບິ່ງຢູ່ນຳ TV ຊິບໍ່ເຊື່ອ ມັນມານີ້ ມັນຮ້າຍກວ່າເຮົາລ້ຽງໄກ່ເປັນລຶກໆນີ້ ອື ແມ່ນຢູ່ ມັນຫຼາຍ ມັນບໍ່ຄືຢູ່ບ້ານເຮົາ ໜູອັນນີ້ໂຕນ້ອຍ ຫາງຍາວ ແລ້ວມັນລອຍເທິງນ້ຳໄດ້ສະບາຍ ແຕ່ວ່າຄືຂ້າພະເຈົ້ານີ້ລ້ຽງໄກ່ຢູ່ໃນຄອກໄກ່ ຄອກໄກ່ມັນກໍໃຫຍ່ເນາະ ແລ້ວມັນ ມັນ ມັນເຂົ້າທາງປະຕູນີ້ນະ ເຮັດຈັ່ງໃດມັນກໍເຂົ້າໄດ້ ມັນປີນຂຶ້ນຝານີ້ ແປວ່າບໍ່ມີຫຍັ ງມັນກໍໄຕ່ຂຶ້ນຄືແມງບົ້ງນີ້ ໄດ້ເຫັນແລ້ວນີ້ນະ ແລ້ວມັນໄຕ່ ມັນ ມັນ ມັນເຂົ້າໄດ້ ແລ້ວບັດນີ້ນີ້ກັນມັນນັ້ນວ່າເຮັດຈັ່ງໃດເນາະ ມາອອກຫົວຄິດ ກໍເລີຍເອົາອັນນ່າ ເຂົາເອີ້ນວ່າ Electric Fence ອັນຮົ້ວໄຟຟ້າ ເຮັດສອງເສັ້ນມາເ ນັ່ງຢູ່ອັນກ້ອງປະຕູຫັ້ນ ບັດນີ້ເພິ່ນໄຕ່ຂຶ້ນມາເດ້ ເຮັດ ເຮັດ ເຮັດໄມ້ໃຫ້ເພິ່ນໄຕ່ ແລ້ວກໍເອົາອັນສາຍໄຟໃສ່ ເອີ ສາຍໄຟອັນແບບທີ່ວ່າອັນສາຍໄຟອັນຮົ້ວຫັ້ນນະ ຄັນ ຄັນບ້ານເຮົາແລ້ວເຂົາ ເຂົາເອີ້ນວ່ານ່າໄຟຟ້ າດີດງົວວ່າຊັ້ນເຖາະ ໃສ່ ເພິ່ນໄຕ່ຂຶ້ນມາຊັອດຕາຍຕົວະ ແຕ່ນັ້ນມາມັນບໍ່ຂຶ້ນເດ້ ມັນອັນ ກໍເລີຍວ່າຄອກໄກ່ບໍ່ ບໍ່ມີໜູຫັ້ນນະ

ຕາຍຄາທີ່ ຊັກແດັກໆໆໂລດ ເອີ ຄັນ ຄັນບໍ່ຕາຍກໍບໍ່ ບໍ່ກ້າມາອີກຫັ້ນນະ ພວກທີ່ຍັງບໍ່ເຫັນໄປເຮັດ ອັນນີ້ຕົວເອງເຮັດແລ້ວ ໄດ້ຜົນ ອັນນີ້ນະ ອືມ ໄດ້ຜົນແທ້ໆ ແລ້ວນາຂອງເຂົາຄືເຂົາເຮັດຜູ້ລະ 2-3,000 ເຮັກຕາ ຜູ້ລະ 10,000 ເຮັກ ຕາ ມັນສິໄປເນັ່ງໄຫວຢູ່ໃສ ບໍ່ ອັນບໍ່ວ່າຢູ່ ຢູ່ຄອກໄກ່ ຫຼືວ່າຢູ່ຕາມບ້ານນີ້ນະ ຄັນຢູ່ນານີ້ແມ່ນຢູ່ ມັນຕ້ອງໃຊ້ອັນເຂົາເອີ້ນວ່າວິທະຍາສາດພຸ້ນລະ ເຮັດແນວໃດແນວໜຶ່ງ ເບື່ອມັນອີ່ຫຼີນີ້ແມ ແຕ່ວ່າພໍ່ນາມັນກໍເບື່ອໄດ້ຜົ ນຢູ່ ອັນແມ່ນຫຍັງເກາະ ເຂົາເອີ້ນ Aluminium Sulphide ບໍ ແຕ່ວ່າລັດຖະບານຊ້ຳວ່າບໍ່ໃຫ້ໃຊ້ ມັນ ມັນໄດ້ຜົນ ແລະ ມັນແຮງໂພດ ອັນມັນຖືກສັດໂຕອື່ນໄປກິນແລ້ວມັນຕາຍ ລັດຖະບານບໍ່ຢາກໃຫ້ໃຊ້ ຄັນວ່າສິໄປຊື້ຢານີ້ມາປະສົມເອ ງ ໃສ່ເຂົ້າວີດບໍ ໃສ່ຫຍັງກໍຢ່າ ເບື່ອໜູຢູ່ຕາມທົ່ງໄຮ່ທົ່ງນານີ້ ກໍຕ້ອງໄປຮອດໂຮງຮຽນ ໄປຮຽນຫຼັກສູດຢ່າງດີ ແລະ ມີອະນຸຍາດ ຕິດມືໄປ ເຂົາຈັ່ງຂາຍໃຫ້ຊັ້ນນະ ແຕ່ວ່າສ່ວນໃຫຍ່ມັນກະ ຄົນກໍບໍ່ໄປຮຽນ ມັນກໍເລີຍ ວ່າຊື້ບໍ່ໄດ້ ແຕ່ຄັນໄປຊື້ສຳເລັດຮູບແລ້ວມັນ ມັນແພງ ເຂົ້າໃຈຕົວະ ມັນແພງ ແລ້ວກໍບັດນີ້ພວກເຂົາຜົນລະປູກ ເຂົາຄືໝູ່ຂ້ອຍອັນຈະວ່າໄດ້ ລົດ 2 ຄັນ ຄັນໜຶ່ງໝົດຟຸຍໜຶ່ງຕໍ່ມື້ ຟຸຍ 250 ລິດ ອັນນ້ຳມັນອັນກາຊວນຖັງໜຶ່ງ ລົດຄັ ນໜຶ່ງຖັງ ມື້ໜຶ່ງ 250 2 ຄັນນັ້ນ 2 ຄັນນັ້ນໄຖລະມື້ໜຶ່ງ 500 ລິດ ອັນລົດໃຫຍ່ໆເຂົາ ອື ແຕ່ບໍ່ແມ່ນເຂົາລົດນ້ອຍໄດ໋ ຄັນວ່າຢາເບື່ອນີ້ ໂຫ້ຍ ທົ່ງນາມັນໃຫຍ່ປານນັ້ນນັ້ນ ກ່ອນເຂົາຊິປູກຫັ້ນ ເຂົາເອົາເຮືອບິນໄປຫວ່ານພຸ້ນຕົວະ ຫ ວ່ານໃຫ້ໜູຕາຍ ໂດຍສະເພາະຍາມໜາວນີ້ ເຂົາປາບມັນໃຫ້ພົນລະເມືອງມັນໜ້ອຍ ແລ້ວຮອດຍາມຮ້ອນມາມັນກະມີໜູ ມັນກະບໍ່ຫຼາຍຊ່ຳຍາມໜາວ ແລ້ວມັນກະເສຍຢູ່ປະມານ 1 25% ວ່າຊັ້ນເຖາະ ເຂົ້າທີ່ປູກຫັ້ນ ມັນ ມັນ ມັນກະຍັງດີກວ່າ ອັນບໍ່ເບື່ອມັນຕອນຍາມໜາວຫັ້ນຊັ້ນນະ ອັນ ອັນ ອັນ ອັນນີ້ຫຼັກການເຂົາເຮັດແບບນັ້ນ ແຕ່ວ່າບ້ານເຮົາມັນ ໂອ ຄັນຊິຖິ້ມລົງເນາະ ຈັກຊິໄປຖິ້ມໃສ ຖິ້ມລົງທົ່ງນາມັນກະມີແຕ່ນ້ຳ ມັນປາກໍຊິຕາຍ ຕົວະ ອັນຫຼືວ່າແນວໃດເຮົາກໍບໍ່ຮູ້ລະ ແຕ່ວ່າບ້ານເຮົາມັນບໍ່ເຮັດຈັ່ງຊັ້ນ ແຕ່ວ່າສຳລັບໜູນີ້ ແປວ່າຄົນລາວເຮົາທີ່ວ່າໄປເຮັດຮົ້ວ ໄປເຮັດຮົ້ວເຮັດສວນນີ້ ບໍ່ມີໃຜພໍ້ຕິ

ເຈົ້າຂອງປະເທດ Australia ນີ້ນະ ເຂົາເຈົ້າມາຢູ່ Nunawading Hostel ມາ ມາ ມາຊອກເອົາຄົນລາວໄປເຮັດນາເດ້ ແລ້ວກະ ແລ້ວກະບໍ່ມີໃຜໄປຫັ້ນນະ ຄືກະສະແດງວ່າເຂົາກໍຕ້ອງການແຮງງານຢູ່ ເປັນ ເປັນຫຍັງຄົນລາວ ຄົນໄທເຮົາ ບໍ່ໄປເນາະ ສະໄໝແຕ່ກີ້ມັນ ເຂົາເຈົ້າໃຊ້ພວກເຄື່ອງຈັກອັນນີ້ມັນບໍ່ທັນທັນສະໄໝ ສະໄໝແຕ່ກີ້ເຄື່ອງ ອັນກໍຄືເຮັດທາງ farm ເກັບໝາກວາຍ ເກັບໝາກນີ້ນະ ສະໄໝແຕ່ກີ້ມັນໃຊ້ຄົນໝົດ ຕໍ່ມາມັນມາໃຊ້ເຄື່ອງຈັກ ຊຶ່ງນີ້ ຄືວ່າ ມັນເກັບ 50 ເຮັກເຕີ ເອີ ລົດລຸ້ນເກົ່າອອກໃຊ້ເວລາ 4 ມື້ ແລ້ວກໍຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ຄົນຫຼາຍຄົນ ບາດເຄື່ອງຈັກມັນອອກມາໃນພາຍໃນ 3 ປີນີ້ ມີ ອ່າ 50 ເຮັກເຕີ ມີແຕ່ 7 ຊົ່ວໂມງ ແລະຄົນດຽວເກັບເລີຍ ຈັ່ງຊີ້ນະ ອື ເຄື່ອງ ມັນຕິດຂຶ້ນມາທຸກປີທຸກປີ ເຄື່ອງເຂົາທັນສະໄໝຫຼາຍ ອື

ໂອເຄ ຂໍຂອບພະເດດພະຄຸນນຳທ່ານຫຼາຍໆ ທີ່ກະລຸນາເວົ້າບາງສິ່ງບາງຢ່າງທີ່ເປັນທີ່ສົນໃຈກ່ຽວກັບໜູນະໃຫ້ຊາບ ຂໍຂອບໃຈນຳ ໂອເຄ ຂອບໃຈ ຂອບໃຈ ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງ SBS Radio ລາວ